ຄົນເລືອດລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄັນຊິເວົ້າແທ້ໆແລ້ວກໍມີບໍ່ຫຼາຍ ປະມານ 10,000 ຄົນນີ້ແລ້ວ ແລະ ພວກດັ່ງກ່າວກໍພາກັນມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນຖານເປັນອົບພະຍົບ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ 9,000 ປາຍຄົນ ລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນີ້ນັ້ນ ແມ່ນກຳເນີດເກີດມາຈາກອົບພະຍົບລາວປະມານ 150 ຄົນ ທີ່ມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍໃນວັນທີ 19 ມີນາ ປີ 1976 ທີ່ແບ່ງກັນ ປະມານເຄິ່ງຕໍ່ເຄິ່ງໄປຢູ່ຊິດນີ ແລະ ແມລເບີນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງກໍມີສອງສາມຄົນໄປຢູ່ໃນລັດ South Australia ແລະ ປະມານບໍ່ເທົ່າໃດຄົນໄປຢູ່ໃນລັດ Tasmania ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ຄອບຄົວແລກໆ ທີ່ຍົກຍ້າຍຈາກຊິດນີໄປຢູ່ເມືອງໂອເບີຣີ ລັດ New South Wales ໃນຕອນສະໄໝຕົ້ນ ໆ ຂອງຊີວິດຄົນລາວໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ແມ່ນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ສະໜົມ ສັກປະເສີດ ຜູ້ແທນລາຊະດອນແຂວງຫົວຂອງ ແລະ ຕໍ່ມາກໍແມ່ນທ່ານ ທອງເລື່ອນ ພົງສະຫວັນ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມີຄົນລາວ ຫຼາຍໆຍິ່ງຂຶ້ນຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງໂອເບີຣີ ແລ້ວກໍມີຄົນຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງວູດອງກາ ທີ່ເປັນເມືອງຕິດກັນກັບເມືອງໂອເບີຣີ ແຕ່ຢູ່ໃນລັດວິກໂທເຣຍ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຊີວິດຂອງພວກດັ່ງກ່າວ ຄືລາວໃນເມືອງໂອເ ບີຣີວູດອງກາ ເປັນແນວໃດຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດທ່ານ ຄຳເຫຼັກ ພາພອນ ອາວຸໂສຄົນລາວຄົນໜຶ່ງໃນຂົງແຂວງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຳເອົາສະພາບການ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງຄົນ ລາວໃນເມືອງໂອເບີຣີວູດອງກາ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານ ຄຳເຫຼັກ ພາພອນ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເປັນບຸກຄົນອາວຸໂສຜູ້ໜຶ່ງ ຫຼືວ່າຄົນລາວທີ່ມາຕັ້ງພູມລຳເນົາຖິ່ນຖານຢູ່ໃນໂອເບີຣີ ລັດ New South Wales ນີ້ດົ ນນານແລ້ວຫັ້ນນ່າ ແມ່ນວ່າ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ມັນກໍຄົນລາວກໍບໍ່ຫຼາຍເນາະ ກໍເລັກໆນ້ອຍໆ ດຽວນີ້ມັນມີຫຼາຍກວ່າເກົ່າບໍ່ ກໍຄັນວ່າໄລ່ແລ້ວກໍຄືເກົ່າ ເພາະວ່າຜູ້ອອກໄປກໍມີ ແຕ່ຜູ້ເຂົ້າມາກໍມີ ແລ້ວອອກແມ່ແຜ່ລູກໄປ ແດ່ ແຕກຄອບແຕກຄົວໃໝ່ວ່າຊັ້ນສາ ປະມານ 65 ຄອບຄົວນີ້ແຫຼະ ທັງໝົດນະ ຍັງຢູ່ນີ້ນະ ໂອ 65 ຄອບຄົວກໍປະມານ ກໍແປວ່າ ໄລ່ກັນປະມານ 300 ນະ ວ່າຊັ້ນສາ 300 350 ນີ້ ແລ້ວພວກທີ່ວ່າຍ້າຍມາຢູ່ໃໝ່ນີ້ແມ່ນພວກແບບໃດເນາ ະ ມາໃໝ່ແທ້ໆນັ້ນ ມີຄອບຄົວດຽວທີ່ເຂົາເຈົ້າຍ້າຍມາຈາກຊິດນີ ມາເຮັດການຢູ່ນີ້ ນອກນັ້ນກະແມ່ນພວກລູກເຕົ້າ ທີ່ວ່າແຕກຄອບຄົວອອກໄປ ແຕ່ງງານໃໝ່ເຂົ້າມານີ້ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນເອົາແຕ່ງງານກັບຄົນ ຢູ່ໂອເບີຣີວູດອງການຳກັນນີ້ແຫຼະ ແລ້ວກ່ຽວ ກ່ຽວກັບຄົນລາວເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງ ທີ່ແຕ່ກ່ອນນີ້ທ່ານກະມີລູກນ້ອຍຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າປະຖົມ ຫຼືວ່າມັດທະຍົມສຶກສາຢູ່ ດຽວນີ້ເຂົາເຈົ້າກໍເຕັມກະສຽນໃຫຍ່ ເປັນ ຄອບເປັນຄົວໄປແລ້ວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າພວກເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຍ້າຍໄປຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ໆໝົດບໍ່ ຫຼືວ່າຍັງຢູ່ໂອເບີຣີຫັ້ນເລັກໆນ້ອຍໆ ສ່ວນຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ເໝີດ ບໍ່ຊິດນີກໍແມວເບີນ ຕົວຢ່າງ ຂ້ອຍນີ້ ລູກ 5 ລູກ 4 ດຽວນີ້ຍັງຢູ່ຫັ້ນນະ ກະຢູ່ແມວເບີນ ອ່າ ວັດ ອ່າ ຢູ່ລັດວິກໂຕເຣຍ 3 ຊະ ເພາະຢູ່ໃນແມວເບີນ 2 ຢູ່ຈີລອງຜູ້ໜຶ່ງ ລະຢູ່ໂອເບີຣີຜູ້ໜຶ່ງ ມັນ ມັນດ້ວຍເຫດໃດເນາະ ເຖິງວ່າເດັກນ້ອຍມາໃຫຍ່ຢູ່ນີ້ນະ ມັນ ຍ້າຍເຂົ້າໄປເມືອງໃຫຍ່ເໝີດ ທີໜຶ່ງລະແມ່ນວ່າ ຫຼັງຈາກຈົບການສຶກສາຫ້ອງ 12 ແລ້ວ ເຂົາໄປຕໍ່ Uni ຢູ່ ເມືອງໃຫຍ່ ໄປຕໍ່ຢູ່ແມວເບີນ ຊິດນີ ຫຼື ແຄນເບີຣາ ວູລອງກອງ ກະມີຈັ່ງຊີ້ນະ ພໍຈົບການສຶກສາຢູ່ ຈົບຢູ່ນີ້ຢູ່ພຸ້ນແລ້ ວກະຫາວຽກຫາງານຢູ່ພຸ້ນເລີຍ ລາງຄົນກໍໄປພໍ້ຜູ້ສາວ ແມ່ນຫຍັງກໍແຕ່ງງານກັນໄປ ຫຍັງຊັ້ນນາ ມັນເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະວ່າ ອໍເບີຣີ ມັນເມືອງນ້ອຍກະວຽກບໍ່ຫຼາຍ ກະແປວ່າຂະເຈົ້າໄປຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ແລ້ວ ໄປຮ ຽນຈົບຢູ່ພຸ້ນ ລະແວດລ້ອມຈ່ອງໄວ້ແດ່ ລະກະວຽກເຮັດງານທຳດຶງໄວ້ແດ່ ກະເລີຍຢູ່ພຸ້ນເລີຍແມ່ນບໍ່ ເອີ ສ່ວນຫຼາຍລະແມ່ນແນວນັ້ນ ຢູ່ນີ້ກະມີຢູ່ສ່ວນໜ້ອຍ ບໍ່ຫຼາຍຄົນ ແລະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຜ່ານໄປທາງອໍເບີຣີ ນີ້ນະ ມັນ ມັນ ແວ່ບ້ານຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ແດ່ນີ້ ມັນ ມັນ ສະພາບ ຫຼືວ່າສະຖານະພາບນີ້ ມັນ ມັນບໍ່ຄືເກົ່າ ໝາຍເຖິງວ່າ ມັນ ມັນບໍ່ຄຶກຄື້ນຄືເກົ່າ ລະກະເຮືອນຊານກະເກົ່າແກ່ລົງແດ່ ລະເບິ່ງແລ້ວມັນເສົ້າໆ ເປັນແບບໃດນີ້ນະ ອັ ນ ທ່ານທີ່ວ່າໃນນາມຢູ່ອໍເບີຣີນີ້ດົນນານກວ່າໝົດ ດົນນານກວ່າທຸກໆຄົນນີ້ ທ່ານຮູ້ວ່າສະພາບການມັນໂສກເສົ້າກວ່າເກົ່າ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ສຳລັບຄົນລາວ ອັນນີ້ນີ້ ກະ ຫຼັງຈາກ ທີ່ວ່າບໍ່ມີວັດບໍ່ມີວານຳກັນຢູ່ນີ້ແລ້ວ ກະ ຄົນ ລາວກະແຍກຍ້າຍກັນອອກໄປຫາກິນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນແດ່ ສະພາບການກະບໍ່ຄືເກົ່າປານໃດ ຊິໃຫ້ຄືເກົ່າສະໄໝ 10-20 ປີຫຼັງນັ້ນ ບໍ່ຄື ບໍ່ຄື ເພາະວ່າແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ເນາະ ຄັນວ່າພັກລາພັກການວັນທິດວັນເສົາ ຫຼືວ່າ ກະໄປອໍ ເບີຣີຈັ່ງຊີ້ກໍຖືຄັນເບັດໄປ ລະກະລົງໜອງລົງຫ້ວຍລົງຮ່ອງຕຶກເບັດ ໂຫ່ຮ້ອງກັນມ່ວນຢູ່ຕາມແຄມໜອງແຄມນ້ຳຫັ້ນ ປາກົດວ່າໄປດຽວນີ້ນີ້ ຄົນມັນກໍ ເດັກນ້ອຍມັນກໍຄືທ່ານເວົ້າແລະ ມັນໜີໄປແລ້ວ ແລ້ວພວກຜູ້ເຖົ້ າກະເຖົ້າຕາຍໄປ ແລ້ວກໍມີຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນ ມັນໂສກໆເສົ້າໆນີ້ ມັນ ມັນ ຈັກມັນເປັນຈັ່ງໃດນີ້ ແລ້ວທາງສະມາຄົມຂອງພວກທ່ານຢູ່ອໍເບີຣີ ວູດອງການີ້ກະມີຢູ່ ກະມີການດຳເນີນກິດຈະການແນວໃດເຮັດໃຫ້ວົງສັງຄົ ມລາວເຮົາໃນອໍເບີຣີ ວູດອງການີ້ຄຶກຄື້ນຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ເນາະ ກະມີເປັນບາງເທື່ອຢູ່ ຕົວຢ່າງງານປະເພນີ ສ່ວນຫຼາຍກະຊິໄດ້ຈັດກັນຕັ້ງແຕ່ຕອນມີງານປະເພນີ ໄດ້ເຕົ້າໄດ້ໂຮມກັນຢູ່ ເຂົ້າກັນກັບພວກພີ່ນ້ອງຊາວໄ ທທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ນີ້ ເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບພວກຊາວໄທຢູ່ Albury Wodonga ນີ້ແມ່ນ ແມ່ນໄທອີສານບໍ່ ຫຼືວ່າໄທໆ ສ່ວນຫຼາຍມາຈາກອີສານ ໂອ ອີສານສ່ວນຫຼາຍ ເອີ ປາກລາວເຮົາກິນເຂົ້າລາວເຮົານີ້ແຫຼະເນາະ ເອີ ກິນເຂົ້າລາວ ຫຼື ແມ້ ກະທັ່ງວ່າພວກຟີລິບປິນຂະເຈົ້າກະມັກນິຍົມການຊຸມນຸມແບບລາວໄທເຮົາ ວ່າຖ້າລາວໄທເຮົາຈັດງານປາຕີ້ແມ່ນຫຍັງ ລະແມ່ນ ຂະເຈົ້າມາຮ່ວມຈົນໝົດ ໄທອີສານຢູ່ ຫຼືວ່າໄທໆຢູ່ Albury Wodonga ນີ້ມີ ມີຈັກຮ້ອຍຈັກພັນເນາ ະ ຕາມຮູ້ຢູ່ໃນເຂດນີ້ກະຊິບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 25 ຄອບຄົວ ໂອ ຫຼາຍເດ ເພາະວ່າຄົນໄທນີ້ມັນ ມັນ ແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ເນາະ ຕອນທີ່ວ່າເຮົາເລີ່ມມາຢູ່ໃນປະເທດ Australia ໃໝ່ໆ ໃນວັນທີ 19 ເດືອນມີນາ ປີ 1976 ກະເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍໆນີ້ ຄົນ ໄທມັນມີໜ້ອຍກວ່າຄົນລາວ ດຽວນີ້ນີ້ ຄົນໄທມັນມີບໍ່ຫຼຸດ 40,000 ຄົນ ຄົນລາວ 8 80,000 ຄືເກົ່ານີ້ ມັນ ມັນ ຈັກມັນເປັນຈັ່ງໃດ ແລ້ວກະດັ່ງທີ່ໂອບຣີລະ ແຕ່ກ່ອນຕະກີ້ກະແປວ່າຄົນເອເຊຍນີ້ມັນຄົນລາວຫຼາຍ ແລ້ວດຽວນີ້ນີ້ ຟີລິບປິນ ບໍ່ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຊັ້ນບໍ່ ຟີລິບປິນບໍ່ປານໃດ ແຕ່ວ່າພວກຄົນໄທນີ້ເຂົາເຈົ້າ ໄທມັນ ເຂົາເຈົ້າຫາວິທີໃນການແຕ່ງງານມາ ແລະແຕ່ງງານກັນມາໄດ້ຜູ້ໜຶ່ງແລ້ວ ກໍພະຍາຍາມດຶງເອົາຜູ້ສອງມາແຕ່ງງານ ພະຍາຍ າມດຶງເອົາຜູ້ສາມມາແຕ່ງງານ ຈັ່ງຊັ້ນຢູ່ເລື້ອຍ ໂອ ກໍແປວ່າແຕກແມ່ແພ່ລູກໃຫຍ່ໄປ ກໍເລີຍເປັນສັງຄົມໃຫຍ່ເລີຍບໍ່ ຕົງກາ ສ່ວນຫຼາຍກໍ ຄັນຊັ້ນລາວເຮົາຄືບໍ່ເຮັດຄືກັນວ່າຊັ້ນນະ ອັນນີ້ປາກົດວ່າລາວນີ້ຍາກ ອັນ ນີ້ເວົ້າອີ່ຫຼີ ຍາກ ອາດຊິກ່ຽວກັນກັບທາງລັດຖະບານລາວພຸ້ນແດ່ ເວງ ເມືອງລາວພຸ້ນ ການຊິປະກັນກັນມາ ທ່ຽວມາຢືມມາຢາມນີ້ກໍຍາກ ຕ້ອງມີເງິນປະກັນຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ ຕາມໄດ້ຍິນເຂົາເວົ້າອັນນີ້ນະ ວ່າຊັ້ນສະ ອັນໃດມັນກໍຍາກໝົດແຫຼະ ເພາະວ່າຍົກຕົວຢ່າງຄົນລາວຢູ່ໃນບາງກອກ ຫຼືວ່າຄົນລາວຢູ່ໃນໄທ ຫຼືວ່າຄົນໄທຢູ່ໃນໄທມາປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຂໍວີຊາມານີ້ມັນ ມັນຍາກ ເພາະວ່າຫຼາຍຄົນມາແລ້ວຫາຍໂຕເລີຍ ຫາຍໂຕເລີຍ ຍາກ ອັນລາວມາກໍຍັງງ່າຍກວ່າ ແຕ່ວ່າລາວມັນກໍບໍ່ສູ້ມາປານໃດ ຄັນມາແລ້ວກໍກັບຈັ່ງຊີ້ນະ ເພາະວ່າຄົນຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນມາແລ້ວຫາຍໂຕບັກຫຼາຍໆ ຜູ້ ຢູ່ໃນປ່າພຸ້ນ ເກັບໝາກໄມ້ເປັນແຖວຢູ່ກໍມີ ແ ລ້ວອັນ ອັນນີ້ອາດຈະແມ່ນການກ່າວຫາ ແຕ່ວ່າສະພາບການຄວາມຈິງນີ້ມັນ ມັນມອງເຫັນໄປໃນແງ່ນີ້ ແລ້ວສຳລັບຄົນລາວເຮົາທີ່ວ່າມາຢູ່ໃນໂອບຣີນະ ພວກມາໃໝ່ໆທີ່ວ່າປະກັນເອົາກັນມາຈາກເມືອງລາວ ມີຫຼືບໍ່ເນາະ ມີປະມານສອງສາມຄົນທີ່ເຂົາແຕ່ງງານກັນມາຢູ່ນີ້ຫັ້ນນະ ເອົາກັນມານີ້ ແຕ່ວ່າເຂົາກໍໄດ້ສັນຊາດໄດ້ຫຍັງໝົດແລ້ວແຫຼະ ໄດ້ລູກໄດ້ເຕົ້າແລ້ວກໍມີ ແປວ່າຄົນຢູ່ໃນລາວພຸ້ນແລ້ວມາແຕ່ງງານເອົາຄົ ນລາວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີນີ້ ກໍເລີຍວ່າໄດ້ຢູ່ແມ່ນບໍ່ ເອີ ຄົນຢູ່ນີ້ຕິດຕໍ່ກັນທາງ Facebook ທາງແມ່ນຫຍັງ ແລ້ວກໍເມືອແຕ່ງງານປະກັນເອົາມາແຕ່ເມືອງລາວພຸ້ນ ມີຢູ່ 2-3 ຄົນ ມີ ອັນ Facebook ນີ້ມັນສຳຄັນໄດ໋ ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຢູ່ອ າເມລິກາ ຍົກຕົວຢ່າງບ້ານອີໄລ ນາຄາ ຫົວຊ້າງ ນາຊາຍທອງ ຫຼືວ່າແຖວໆນີ້ ຫຼືວ່າອ້ອມແອ້ມນະຄອນວຽງຈັນ ກໍຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນນັ້ນ ໄດ້ຜົວໄດ້ເມຍໄປຢູ່ລາວ ຫຼືວ່າໄປຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍຍ້ອນ Facebook ນີ້ມັນສຳຄັນແທ້ໆ ອັ ນ Facebook ນີ້ກໍ ອືມ ອືມ ເຈົ້າ ຕິດຕໍ່ກັນທາງນີ້ ອັນນະ ກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທຳຂອງຄົນລາວໃນໂອບຣີນະ ພວກທີ່ວ່າຍັງຢູ່ວ່າຊັ້ນເທາະ ອ່າ ກະແມ່ນວ່າໂຮງງານໂຮງຈັກມັນກະປິດຫຼາຍບ່ອນແລ້ວ ຍົກຕົວຢ່າງໂຮງງາ ນເຮັດກະປຸກເກຍຊີ້ ກະອາດຈະບໍ່ຍັງແລ້ວຊີ້ ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກແບບໃດ ປິດແລ້ວ ປິດແລ້ວ ປິດມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຫຍັງເນາະ ໂຮງງານກະປຸກເກຍປິດມາຫຼາຍປີແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າ ປະເທດ ຈີນຊື້ເອົາໄປໝົດແລ້ວ ຄັນຊັ້ນພວກຄົນລາວຢູ່ຫັ້ນເດ ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຫຍັງສ່ວນໃຫຍ່ວ່າຊັ້ນເທາະ ກະຍັງມີໂຮງງານທີ່ວ່າບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດ ເຮັດປະເພດ ເຮັດເຊດ ອັນໃສ່ຫຼັງບ້ານບໍ ແມ່ນຫຍັງແມ່ນຫຍັງຊີ້ນ ະ ກະມີຢູ່ ແຕ່ວ່າກະບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດ ດັດເຫຼັກບໍ ເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຫັ້ນນະ ມີ ກະຫຼາຍຄົນຍັງເຮັດຢູ່ ໂຮງງານໃຫຍ່ໆແບບອັນແຕ່ກ່ອນນັ້ນບໍ່ມີ ແຕ່ວ່າມັນກະມີໂຮງງານແບບທີ່ວ່າເລັກໆນ້ອຍໆ ອັນ ແຕ່ວ່າກະ ກະຈ້າງຄົ ນງານ ເອົາຄົນໂອບຣີເອງເຮັດວຽກກໍຫຼາຍຢູ່ແມ່ນບໍ່ ເອີ ກໍໄດ້ເຮັດໝົດທຸກຄົນຢູ່ ຄືສະແດງວ່າບໍ່ມີໃຜຄ່ອຍຈະຕົກງານຕົວນີ້ນະ ຕາມທຸກວັນນີ້ ບໍ່ ບໍ່ມີໃຜ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ເຫັນມີໃຜ ໂອ້ ກໍດີແລ້ວຊະ ແລ້ວເລື່ອງຫາປູຫາປາ ໄດ້ ໄປຫຼິ້ນໄປຫົວຊີ້ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ຕຶກຢູ່ນ້ຳເມີເຣ ນ້ຳເນົາຊີ້ ນ້ຳເວຍ ເຂື່ອນນັ້ນກໍໄດ້ປາດີແທ້ ດຽວນີ້ໄດ້ເປັນແນວໃດເນາະ ເອີ ດຽວນີ້ກໍຍັງຄືເກົ່າຢູ່ ຕົກມາດຽວນີ້ນ້ຳ ນ້ຳກຳລັງຂຶ້ນມາ ກໍ

ເອີ ມັນກະ ອັນນີ້ມັນມີຄວາມພາຍໃນແດ່ວ່າຊັ້ນຊະ ລະກະເລີຍ ມັນກະແປວ່າ ພໍ່ອອກແມ່ອອກມີບັນຫາ ລະພະກະບໍ່ຄ່ອຍຈະໄປຢູ່ ຍ້ອນ ຍ້ອນທີ່ວ່າມັນເປັນບ້ານທີ່ວ່າ ຢູ່ເຫີນຫ່າງເມືອງໃຫຍ່ເມືອງໂຕບໍ່ ຫຼືວ່າແນວ ໃດ ອັນນີ້ ຖ້າເວົ້າກັນຄວາມຈິງ ມີສ່ວນ ມັນ ມັນເມືອງນ້ອຍ ມັນຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ເມືອງນອກ ຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ ຢູ່ບ້ານນອກ ວ່າຊັ້ນເທາະ ມັນ ມັນ ຫຼືເມືອງນ້ອຍນີ້ ມັນ ມັນ ມັນກໍມີບັນຫາຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຢູ່ ຍົກຕົວຢ່າງນະ ພະນ່າ ສົມມຸດວ່າມີ ພະອົງດຽວນີ້ ເພິ່ນຢູ່ຜູ້ດຽວນີ້ ຫ້ວຍ ມັນຕິດຄຸກເດ້ ເຂົາເອີ້ນວ່າຂັງ ຂັງຢູ່ຜູ້ດຽວນີ້ ເປັນບ້າຕາຍໄດ້ເລາະ ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ວ່າມີການປິດບໍ່ໃຫ້ອອກບ້ານອອກທີ່ ໄປບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ໂຄວິດ 19 ໄປໄດ້ແຕ່ 5 ຫຼັກກິໂລແມັດ ນີ້ນະ ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ບ້ານນີ້ ຫຸນຫວຍໄດ້ ກະທັ່ງທີ່ວ່າ ບາງເທື່ອກໍເອົາປືນໄປຊອກຍິງກະຕ່າຍບໍ່ ແປງຮົ້ວແປງສວນໄປຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າພວກຢູ່ໃນເມືອງເດ ມັນຢູ່ຫ້ອງ flat ຫຼືວ່າຢູ່ເຮືອນ 4 ຫ້ອງນອນຈັ່ງຊີ້ ອອກບ້ານກໍບໍ່ໄ ດ້ ກະໄດ້ກໍເລັກໆນ້ອຍໆ ຢູ່ໜ້າບ້ານໂຕເອງ ມັນ ມັນເປັນບ້າຕາຍໄດ້ ຄັນຊິເວົ້ານີ້ ບໍ່ແມ່ນພະທີ່ວ່າເພິ່ນມາຢູ່ ລະເພິ່ນເຫງົາ ໂສກເສົ້າ ເລີຍຫຸນຫວຍຢູ່ບໍ່ໄດ້ ລະກັບໄປຢູ່ເມືອງໃຫຍ່ບໍ່ ອັນນີ້ມີສ່ວນຄືກັນ ອອກຕົນຍາ ດໂຍມກໍບໍ່ຫຼາຍ ອື ແມ່ນແທ້ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງ ອາ ຄວາມໝັ້ນຍືນຂອງຄົນລາວເຮົາໃນໂອບູຣີນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ຕະກ່ອນຕະກີ້ກະມີຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ອາວຸໂສຫຼາຍຄົນ ເຊັ່ນວ່າ ຍາອ້າຍທອງເລື່ອນ ອາ ຜູ້ແທນສະໜົມ ຜູ້ແທ ນແຂວງຫົວຂອງ ລະກະທ່ານນັ້ນ ຍານາງນີ້ຊີ້ນະ ແລ້ວດຽວນີ້ນີ້ແກ່ທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນລຸງພົມບໍ່ ໂອ້ຍ ລຸງພົມນີ້ລາວ ໃກ້ຮ້ອຍລະເດ້ວ່າປີນີ້ນະ ສ່ວນຫຼາຍຄົນເຮົານີ້ ຫຼືວ່າຄົນຝຣັ່ງກະຢ່ານີ້ 80 ປາຍ ລະມັນໄປລະເດ້ ບັນດາທີ່ ຜູ້ອາຍຸແກ່ທີ່ສຸດໃນໂອນບູຣີ ສຳລັບຄົນລາວ ສຳລັບຄົນລາວນີ້ກະແມ່ນລຸງພົມນັ້ນແຫຼະ ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ປະຊາຊົນລາວເຮົາ ດັ່ງທ່ານບໍ່ ຫຼືວ່າໃຜກະຢ່າ ຢູ່ໂອບູຣີ ໂວດົງກາ ທີ່ວ່າເປັນເມືອງອຸດົມສົມບູນ ມີມົນລ ະພິດໜ້ອຍວ່າຊັ້ນເທາະ pollution ໜ້ອຍຊີ້ ກໍມີຄວາມແຂງແຮງ ອຸດົມສົມບູນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ຕິ ກະ ເວົ້າກັນງ່າຍໆຊະ ຍົກຕົວຢ່າງແບບຂ້ອຍນີ້ໄປ ຂ້າພະເຈົ້າເອງນີ້ແຫຼະ 83 ແລ້ວປີນີ້ ກໍຍັງໄປຫັ້ນມານີ້ໄດ້ສະບາຍ ຂັບລົດຂັ ບເຮືອໄດ້ ຖ້າໄປຊິດນີໄດ້ກໍຍັງຂັບລົດຊິດນີສະບາຍຢູ່ເດ້ ໂອນບູຣີ ຊິດນີນະ ແຕ່ວ່າລົງນ້ຳເນົາ ຫຼືວ່ານ້ຳມັນເວຍ ຫຼືວ່ານ້ຳ Murray River ວາງມອງນີ້ບໍ່ໄດ້ຕິ ອື ແປວ່າລົງນ້ຳບໍ່ໄດ້ແລ້ວເນາະ ຄັນຕາຍດິກນ້ຳແນ່ນອນແລ້ວເນ າະ ມັນບໍ່ແລ້ວ ບໍ່ ເຊົາແລ້ວອັນຈັ່ງຊັ້ນນະ ດຽວນີ້ນະ ມີແຕ່ເຮັດວຽກເຮັດອັນນັ້ນອັນນີ້ ປູກກົກໄມ້ກົກຕອກ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າປະເທດ Australia ຕົກຢູ່ໃນວິກິດໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ມັນສ້າງບັນຫາຫຍັງແກ່ຄົນລາວເຮົາໃນ Albury ຫຼືບໍ່ ຄັ ນວ່າເລື່ອງການບັນຫານະ ມັນກໍເໝືອນທຸກຄົນທົ່ວໆໄປຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າຍັງດີທີ່ວ່າທາງ Albury ນີ້ ໜຶ່ງ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຕິດເຊື້ອນີ້ເທື່ອ ສອງມາ ໃນ Albury ຍັງບໍ່ທັນມີການຫ້າມປາມວ່າບໍ່ໃຫ້ໄປຫັ້ນມານີ້ ໄປຢື້ຢາມຖາມຂ່າວກັນໄດ້ຢູ່ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ ອັນ 6 7 ຄົນ 10 ຄົນນີ້ລົງມານີ້ນະ ວ່າຊັ້ນສາ ແຕ່ ແຕ່ ແຕ່ວ່າມັນ ອັນນັ້ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນກົດລະບຽບ ຫຼືກົດວິໄນ ຫຼືວ່າກົດໝາຍຂອງລັດ New South Wales ແຕ່ວ່າຂ້າມຂົວມາຝັ່ງນີ້ ມັນເປັນລັດ Victoria ນີ້ ມັນ ມັນ ມັນກໍຕ້ອງປະຕິບັດຕ າມກົດຂອງລັດ Victoria ນີ້ ທີ່ວ່າຊົນນະບົດ Victoria ນີ້ ມັນໃຊ້ມາດຕະການ 3 ແລ້ວຂໍຖາມໄດ້ວ່າ ໃນລະຫວ່າງເມືອງ Albury Wodonga ນີ້ເປັນ ເປັນເມືອງຄູ່ກັນ ມີແຕ່ຂົວຂ້າມນ້ຳ ຕິດກັນ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂ້າມທາງໄປກະເບື້ອງນັ້ນກະເປັນ Albury ຂ້າ ມທາງເບື້ອງນີ້ມາກະເປັນ Wodonga ຊີ້ ກໍໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ໄດ້ສະເພາະແຕ່ຜູ້ມີວຽກ ໜຶ່ງ ໄປຫາໝໍ ເພາະວ່າບາງທີພວກນັ້ນມາໃຊ້ໂຮງໝໍ Albury ພວກ Albury ໄປໃຊ້ພຸ້ນ ທີ່ມີໜັງສືອະນຸຍາດໝໍວ່າຕ້ອງໄປຫັ້ນ ທາງນັ້ນວ່າຕ້ອງມາໂຮງໝໍທາງນີ້ ມາໄດ້

ເລີກການແລ້ວ ຖ້າເມືອແລ້ວກໍມາບໍ່ໄດ້ ໂອເຄ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດ ນີ້ກະເປັນສິ່ງທີ່ວ່າຄົນລາວອື່ນໆ ບໍ່ຢູ່ໃນແຖວຊາຍແດນ Wodonga Albury ນີ້ ກະຄວນຈະຮຽນຊາບວ່າຊີວິດຂອງຄົ ນລາວຢູ່ຊົນນະບົດນີ້ມັນເປັນແບບໃດ ຂໍຂອບໃຈນຳຫຼາຍໆ ອ້າວ ຂອບໃຈ